SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວທີ່ວ່າລາວເດີນໜ້າກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າກະໄດ້ກະທຳມາຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນຈ າກປະເທດຣັດເຊຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກໍກິນເວລາມານານແລ້ວ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ມັນເປັນຫຍັງມີການຊັກຊ້າ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ທາງການລາວ ອັນໝາຍເຖິງວ່າສາທາລະນະສຸກລາວນີ້ ສັ່ງກ ານໃຫ້ເດີນໜ້ານີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນເປັນແນວໃດ ຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າສູ່ຟັງແດ່ ອັນນີ້ກະເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໄດ້ມີພູມຕ້ານທານໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເນາະ ໂດຍຂ່າວຂ່າວອອກມາກະບອກວ່າ ໃຫ້ແລ້ວພາຍ ໃນມື້ນີ້ ກໍຄືວັນທີ 20 ມີນາເນາະ ໂດຍເລື່ອງນີ້ເນາະ ທ່ານ ພອນປະເສີດ ອຸ່ນພົມ ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ສັງກັດກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພິ່ນກະໄດ້ລາຍງານວ່າ ກຸ່ມເປົ້າໝ າຍຂອງການສີດວັກຊີນກະໄດ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ຫຼືວ່າບຸກຄົນທາງການແພດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຜູ້ສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ປ່ວຍໃນໂລງພະຍາບານກາງ ແລະ ກະຕ່າງຈັງຫວັດ ຜູ້ປະຕິບັດວຽກທີ່ດ່ານເຂດແດນລະຫວ່ າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນສູນກັກກັນເນາະ ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ເນາະກໍມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ນອກຈາກການເຂົ້າສຳຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ທັງນີ້ເນາະ ລາວກໍໄດ້ກວດຫາພະຍາດໂ ຄວິດ-19 ໃຫ້ກັບປະຊາຊົນແລ້ວ ທັງໝົດເນາະ ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ ແສນ 22,283 ຄົນ ນັບເຖິງມື້ວັນສຸກທີ 12 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວເຮົາມອງເບິ່ງຕົວເລກນີ້ທີ່ວ່າເພິ່ນກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ສຳລັບຄົນຢູ່ໃນລາວນີ້ ໄ ດ້ປະມານແສນ ໜຶ່ງແສນປາຍນີ້ນະ ກະແມ່ນວ່າໂຄວິດ-19 ນີ້ມັນອາລະວາດລາວມານີ້ ຄັນວ່າເວົ້າບໍ່ຜິດນີ້ ກະແມ່ນສອງປີແລ້ວ ຫຼືວ່າມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້ມາແລ້ວບໍ່ຫຼຸດສອງປີຊີ້ ກໍແປວ່າເຮົາເວົ້າໄດ້ຫຼືບໍ່ວ່າເພິ່ນກ ວດບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ກະຖ້າທຽບຈຳນວນຄົນເນາະ ມັນກະບໍ່ຍັງບໍ່ເຖິງ ຍັງບໍ່ເຖິງເຄິ່ງ ຍັງບໍ່ເຖິງສ້ຽວຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກະຖືວ່າ ກະຖືວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ຫຼາຍເນາະ ອືມ ກະກະແມ່ນຢູ່ ມັນມັນມັນບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ເພາະວ່າຄືອາເມຣິກາ ຊີ້ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດອິນເດຍຊີ້ ມັນກວດໄດ້ຫຼາຍແທ້ໆ ເພາະວ່າເຂົາມີປະຊາຊົນ ຕັ້ງພັນກວ່າລ້ານ ຄືຈີນຈັ່ງຊີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາລີອາກະບໍ່ຮອດພັນລ້ານດອກ ແຕ່ວ່າມັນກະຊາວປາຍກວ່າລ້ານຊີ້ ກະກວດໄ ດ້ບັກຫຼາຍໆ ກະຍັງວ່າໜ້ອຍຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວບາດນີ້ນີ້ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າເພິ່ນເດີນໜ້າສັກຢາວັກຊີນນີ້ນະ ຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນສັກມາ ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຈາກຈີນ ແລ້ວກະຈາກຣັດເຊຍແດ່ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າພວກກໍລະນີພິເສດທີ່ ເພິ່ນສັກໃຫ້ເຖິງມື້ນີ້ ແມ່ນເພິ່ນສັກໄດ້ຈັກຄົນກັນແລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ອັນນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ບອກຕົວເລກວ່າສັກໄດ້ຈັກຄົນ ແຕ່ວ່າວັກຊີນຊຸດນີ້ເນາະກໍເປັນຊຸດທີ່ໄດ້ຮັບບໍລິຈາກຈາກຈີນເນາະ ອື ແລ້ວກະມີກຳນົດວ່ າຕ້ອງຕ້ອງສັກໃຫ້ແລ້ວພາຍໃນມື້ນີ້ ມັນມັນຄືວ່າລະ ມັນມັນເລື່ອງສັກຢຸກສັກຢານີ້ ວັນເວລາມັນບໍ່ຕາຍໂຕ ແລ້ວທາງການລາວເພິ່ນວ່າຕ້ອງສັກແລ້ວໃນມື້ນີ້ນີ້ນະ ໃນເວລານີ້ຢູ່ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະ ໄຕປະຊາຊົນລາວ ກະແມ່ນ 5 ໂມງແລງຂອງວັນເສົາທີ 20 ຊັ້ນນະ ແລະເພິ່ນວ່າໃຫ້ສັກໃຫ້ແລ້ວນີ້ ແມ່ນວ່າຄັນຊິເວົ້າໃນເວລາລາຊະການນີ້ ກະແມ່ນວ່າເລີກການ 5 ໂມງນີ້ ເພິ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍຂ່າວອອກມາວ່າສັ ກແລ້ວຫຼືຍັງ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ ໄດ້ເປີດເຜີຍເນາະ ກໍຄົງຕ້ອງລໍອີກໄລຍະໜຶ່ງເນາະ ແລ້ວປະເທດໄທເດ ເລື່ອງສັກຢຸກສັກຢານີ້ ທີ່ວ່າຕາມຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕາມເບິ່ງຂ່າວນີ້ ການຊື້ຢຸກຊື້ຢານີ້ ກໍມີບັນຫາ ເຊັ່ນວ່າງົ ດ ຫຼືວ່າ ໃນເວລານີ້ໂຈະໄວ້ວ່າຊັ້ນເຖາະ ການຊື້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 AstraZeneca ຍ້ອນທີ່ວ່າຄົນໃນຕ່າງປະເທດສັກແລ້ວເປັນໝລອງຕ້ອງຕອຍ ມັນ ມັນ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ໄປຮອດໃສແລ້ວເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄືຫວ່ າງທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກະຄືວ່າຊຸດແລກ 200,000 ໂດສ ລະກະຊຸດທີ່ສອງນີ້ ກະຄືແສນເຈັດໝື່ນໂດສ ຊຸດແລກນີ້ກະເປັນລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ລະກະ